ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂໍ້ມູນບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ອັນຫຼ້າສຸດສຳລັບລັດ New South Wales ປະເທດອົດສະຕາເລຍ ຈຳນວນຄົນທີ່ໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ກຳລັງມີຫຼຸດລົງໃນວ່າງໜຶ່ງນີ້ ນີ້ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃ ຍນຳ New South Wales ຕ້ອງການໃຫ້ໄປກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ຢູ່ຕໍ່ໄປ ເພື່ອວ່າຈະກວດເບິ່ງຄົນໄດ້ມາກມາຍຂຶ້ນໄປຢູ່ເລື້ອຍໆ ແລະ ຕ້ອງການໃຫ້ຢູ່ຫ່າງກັນ 1 ແມັດເຄິ່ງ ແລະ ມີສຸຂາອະນາໄມອັນຈົບດີສຳລັບບຸກຄົນ ທາງການ ສາທາລະນະສຸກ New South Wales ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຈົ່ງໄປໃຫ້ກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ທັງແມ່ນກະທັ້ງທີ່ມີວີ່ແວວຂອງອາການແບບເບົາໆກໍຕາມ ເຊັ່ນ ນ້ຳມູກໄຫຼ ຫຼື ຄັນຮູຄໍ ໄອ ຫຼື ເປັນຄີງຮ້ອນກໍຕາມແຕ່ ນີ້ເປັນສິ່ງ ສຳຄັນໂດຍສະເພາະສຳລັບຄົນໃນເຂດ Western ແລະ South Western Sydney ທີ່ມີການຕິດແປດໂຄວິດ-19 ຄົນຕໍ່ຄົນໃນຊຸມຊົນ ຄລີນິກຕ່າງໆ ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນເຂດເຫຼົ່ານີ້ນັ້ນ ການກວດເບິ່ງໂຄວິດ-19 ສາມາດຊອກຮູ້ເຫັນໄດ້ຜ່ານທາງອິນເຕີ ເນັດໂດຍຄົ້ນຫາ COVID-19 Testing Clinic ຫຼື ໂດຍການໂທຫາທ່ານໝໍຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກທ່ານຄິດວ່າທ່ານເປັນໂຄວິດ-19 ຫຼື ມີຄຳສອບຖາມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ທ່ານສາມາດລົມກັນກັບຜູ້ຊ່ວຍແພດທີ່ຖືກຮັບຮູ້ໂດຍນຳເບີໂທ ລະສັບ 1800 020 080 ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງ www.healthdirect.gov.au ການໂທນຳເບີໂທລະສັບ 137788 ແມ່ນໂທໄດ້ 24 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ 7 ມື້ ເພື່ອສອບຖາມທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງທ່ານ ເພື່ອປາກເວົ້າກັບນາຍແປພາສາເປັນພາສາລາວຂອງ ທ່ານ ໃຫ້ໂທນຳເບີໂທລະສັບ 131450 ຂໍ້ມູນອັນທັນການກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ມີໄວ້ບໍລິການຢູ່ທີ່ w